SBS Lao ແຊເລື່ອງຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາໃນ Facebook ການເຮັດການກະທຳໃຫ້ຜູ້ຊາຍໄປຫາທ່ານໝໍເລື້ອຍໆ ໄປສ້າງການຍາກຊາຂຶ້ນ ແຕ່ໃນປີ 2019 2020 ທີ່ເປັນປີແຫ່ງໂຄວິດ-19 ມັນແຮງຍາກຊາຂຶ້ນຕື່ມ ຂໍ້ມູນໃໝ່ໆທີ່ມີອອກມາໃນ ຫວ່າງວັນທີ 13 ເດືອນ 11 ສາກົນປີ 2020 ນີ້ ຄືໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ເອງ ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າ ຈຳນວນຄົນຜູ້ຊາຍໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີທີ່ເປັນມະເຮັງ ແມ່ນມີຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການທຽບເທົ່າກັບບັນດາປະເທດທີ່ຈະເລີນ ຮຸ່ງເຮືອງແລ້ວ ຄືບັນດາປະເທດ OECD ນອກນັ້ນ ຈຳນວນຄົນທີ່ໄປໃຫ້ທົດລອງ ແລະ ກວດເບິ່ງແຄນເຊີ ມະເຮັງ ກໍຕົກຕ່ຳລົງດ້ວຍ Hello guys, how you going? it's Charlie here, hey.

ທ່ານນຶກຄິດວ່າ ວິທີການອັນດີເລີດທີ່ທ່ານເຮັດ ແມ່ນໂອ້ລົມປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບມັນ ໂດຍເຫດນີ້ ທ່ານກະທຳບາງສິ່ງບາງຢ່າງສົດໆໂດຍທາງເຟສບຸກ ເພື່ອເວົ້າວ່າກ່ຽວກັບການເປັນມາຂອງທ່ານ ເພື່ອຄົ ນຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈ ວ່າຊັ້ນ ທ່ານເຈຍ ເປັນຄົນພື້ນເມືອງອົດສະເຕຣເລຍເຜົ່າຢີດິນຈີ ທ່ານເວົ້າວ່າ I think we need to make sure that that kind of mindset changes, that we as men as fathers as as uh, elders in our in our communities you know start talking about that maybe paying more attention about the ທ່ານຟື້ນຄືນໄດ້ດີ ທ່ານຄິດວ່າຄົນພື້ນເມືອ ງອົດສະເຕຣເລຍຕ້ອງປ່ຽນແປງແນວຄິດ ໄປສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບມະເຮັງ ແລະ ບາງທີຄວນເອົາຈິດເອົາໃຈໃສ່ສຸຂະພາບຂອງຄອບຄົວ ຊຸມຊົນ ແລະ ຂອງເຂົາເຈົ້າເອງຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມດ້ວຍ ຜູ້ຊ່ຽ ວຊານຕ່າງໆກໍມີຄວາມເຫັນດັ່ງນັ້ນ

ແລະມີການມອງເຫັນວ່າຈຳນວນຄົນທີ່ໄປກວດເບິ່ງມະເຮັງຕົກຕ່ຳລົງ ຂໍ້ມູນຈາກ Cancer Australia ທີ່ມີຂຶ້ນໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ງວດທີໜຶ່ງ ເຫັນວ່າການກວດມະເຮັງປອດ ທີ່ເປັນອາການລະດັບເອກຂອງການຕາຍໃນປະເ ທດອົດສະຕຣາເລຍ ແມ່ນຕົກຕ່ຳລົງ 30 ເປີເຊັນ ມະເຮັງລູກໝາກເປັນອາການທີ່ມັກຈະເປັນກັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນກຸ່ມຜູ້ຊາຍໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແມ່ນວ່າການກວດມະເຮັງລູກໝາກຕົກຕ່ຳລົງ 40 ເປີເຊັນ ຄື ການກວດໂດຍໃຊ້ການສ່ອງໄຟຟ້າແບບ MRI ແລະເຈາະເອົາຕົວຢ່າງຂອງມະເຮັງດັ່ງກ່າວມາກວດເບິ່ງນັ້ນ ກໍຕົກຕ່ຳລົງເຖິງ 25 ເປີເຊັນດ້ວຍ ສາດສະດາຈານ Henry Wu ທີ່ເປັນທ່ານໝໍ Urological Surgeon ນະທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ University of Sydney ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າວ່າ It is a concern because some prostate cancers do behave in a very aggressive manner and ທ່ານມອງເຫັນການຕົກຕ່ຳລົງນັ້ນໂດຍກົງ ແລະເປັນຫ່ວງເປັນໃຍນຳ ຍ້ອນວ່າມະເຮັງເປັນຊະນິດທີ່ຮ້າຍແຮງໄດ້ ແລະການຈັດແຈງເວລ າການປິ່ນປົວເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຳເລັດແຕກຕ່າງກັນ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານສຸຂະພາບຕ້ອງຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດເບິ່ງຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍ ແລະຊຸມຊົນຄົນ migrant ໂດຍສະເພາະທີ່ເລື້ອຍໆໄປປະສົບກັບການກີດກັນເພີ່ມ ເມື່ອຫາເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ ຄົນ migrant ແມ່ນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງຖາວອນ ຮ່ວມດ້ວຍອົບພະຍົບ ທ່ານ Charlie Chia ຮູ້ໂດຍກົງວ່າ I've lost a number of my uncles and also my family, my father and my grandfather, through problems, conditions that were preventable. ຜູ້ຊາຍຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍຄົງຈະຕາຍຫຼາຍກວ່າຈາກການເຈັບຊູ່ທີ່ປິ່ນປົວໄດ້ ແລະນີ້ແມ່ນທີ່ດ້ວຍເຫດໃດທ່ານເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບການເປັນມາຂອງສຸຂະພາບຂອງທ່ານເອງ ໃນໄລຍະສິບປີທີ່ຜ່າ ນມາ ທ່ານອຸທິດຕົນ ແລະເວລາທີ່ທ່ານມີ ເຮັດການໂຄສະນາການກັບ

ທີ່ສ້າງຄວາມຫ່ວງໃຍຂຶ້ນ ສະຖິຕິຂອງສະຖາບັນ Australian Institute of Health and Welfare ກໍເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈຳນວນຜູ້ຊາຍທີ່ເປັນມະເຮັງທັງໝົດໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແມ່ນມີຫຼາຍກວ່າທີ່ມີກັນຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລ້ວຂອງໂລກນີ້ ຜູ້ຊາຍໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງມາກມາຍ ເປັນຈຳນວນຄົນທີ່ອ້ວນພີເກີນສ່ວນດ້ວຍ ຄືເປັນລະດັບທີສອງ ຫຼຸດຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ

Uh, people shouldn't be viewing it as as a diet it really has to be ການປ່ຽນແປງເລັກໆນ້ອຍໆ ດັ່ງເຮັດການອອກກຳລັງກາຍ ກັບໜ້າທີ່ປະຈຳວັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອາຫານບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ສາມາດນຳໄປໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂຶ້ນມາກມາຍ ແນ່ນ ອນ ມັນມີຄວາມຍາກຊາຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງສຳລັບຜູ້ຊາຍ ແຕ່ທ່ານຊາລີ ເຈຍ ແນ່ອົກແນ່ໃຈວ່າ ພວກທ່ານຈະສາມາດປະເຊີນໜ້າກັບມັນໄດ້ນຳກັນ ມັນບໍ່ເປັນຫຍັງທີ່ຈະເວົ້າວ່າປຶກສາຫາລືກັນ ທ່ານເອີຍ ວ່າຊັ້ນ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ແລ້ວຟັງພາກລາຍການພາສາລາວ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນນຳ